SBS Radio ທ່ານເຄີຍເຈີ ເຄີຍພໍ້ບໍ ທີ່ວ່າບາດວ່າໄປສະໝັກວຽກເຮັດງານທຳ ຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີເຫື່ອແຮງ ຖືກຖາມວ່າມີການປະສົບການບໍ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ທີ່ມີຄວາມປະສົບການຫຼາຍ ຊ້ຳພັດຖືກຖາມວ່າອາຍຸເທົ່າໃດແລ້ ວ ອັນໝາຍຄວາມວ່າເສຍດາຍນຳຄວາມປະສົບການຂອງເຈົ້າ ແຕ່ເຈົ້າເຖົ້າແກ່ໂພດໄປສຳລັບບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍ ນີ້ແມ່ນເປັນເລື່ອງຈິງ ນັກເສດຖະກິດສາດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານນະໂຍບາຍ ບັດນີ້ກຳລັງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ປະເທດອົດສະຕາລີທັງຊາດພະຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານເລື່ອງກ່ຽວກັບສັງຂານອາຍຸ ທີ່ພວກເພິ່ນອ້າງວ່າ ອາຍຸ ກຳລັງປ່ຽນແປງສິດທິຂອງຄົນອາຍຸແກ່ໃນດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈ້ແຫ່ງນີ້ ອັນທີ່ຈິງແລ້ ວອາຍຸເປັນພຽງແຕ່ຕົວເລກ ໂດຍຂຶ້ນກັບວ່າຕົວເລກນີ້ແມ່ນສຳລັບຫຍັງ ເຊັ່ນວ່າ ເຊັ່ນວ່າຄັນຊິເອົາຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໄປແລ່ນແຂ່ງໄວ 100 ແມັດໃນຂັ້ນໂອລິມປິກ ແມ່ນວ່າຢ່າງແນ່ນອນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເອີ່ຍ ເຖິງວ່າຍ່າງເອົາຊ້ຳ ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນແຮງງານ ການດູແລສຸຂະພາບ ຫຼືການເວົ້າວ່າໂອ້ລົມກັນປະຈຳວັນກໍຕາມ ຜູ້ຕາງໜ້າຕາງຕາອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ເວົ້າວ່າຕ້ອງມີນະໂຍບາຍບົ່ງວາງໄວ້ ເພື່ອປົກປ້ອງຄົນຈາ ກການຮັກບັງຊັງບ່ຽງກັນໃນດ້ານອາຍຸສັງຂານ ຍານາງ Caroline Baum ເປັນນັກຂ່າວໃນປະເທດ Australia ຄົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນຈິດສົນໃຈຢ່າງມາກມາຍ ສຳລັບເລື່ອງລາວທີ່ຍານາງຂຽນອອກມາໃນຂ່າວປີ 2008 ທີ່ມີຊື່ວ່າ Silver Linings Silver Linings ນັ້ນແມ່ນກ່ຽວກັບຜູ້ຍິງທັງຫຼາຍຢ້ານກົວຜົນສະທ້ອນດ້ານອາຊີບ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າປ່ອຍໃຫ້ມີຜົມຫງອກ ແລະ ເລື່ອງທີ່ມີຊື່ວ່າ Silver Linings ກໍເລີ່ມມີການໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບການຮັກບັງຊັງບ່ຽງກັນໃນດ້ານກ ານມີອາຍຸເຖົ້າແກ່ຢູ່ໃນແຮງງານ ຍານາງເວົ້າວ່າ ການຮັກບັງຊັງບ່ຽງໃນດ້ານສັງຂານ ແມ່ນມີຢ່າງກວ້າງໄກກວ່າໃນດ້ານແຮງງານ ໄປຮອດໄປເຖິງການເວົ້າວ່າກັນ ແລະ ການກະທຳໃສ່ຄົນແກ່ຊະລາ ບ າງຄັ້ງບາງຄາວ ຍານາງກໍເຫັນການຮັກບັງຊັງບ່ຽງນັ້ນ ເມື່ອຍານາງໄປນຳແມ່ຂອງຍານາງ ໄປເບິ່ງສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ

ຍ້ອນທີ່ວ່າລາວຈະເປັນຄົນມາຢູ່ໃນແຫ່ງນີ້ ແລ້ວສຳນຽງສຽງກໍດັງຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ດັ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າກັນກັບເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນອະນຸບານໃນມື້ແລກໆ ຜ່ານອອນລາຍ quiz ທີ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນໂດຍ Every Age Counts ເຫັນວ່າ 54 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ຕອບຄຳຖາມເຊື່ອວ່າຄຳທີ່ວ່າ Old Dear ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເສຍຫາຍອີ່ຫຍັງ

ທ່ານ Yates ກໍເວົ້າວ່າ ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍໃໝ່ໄວ້ ແລະ ໃຫ້ເຄັ່ງຄັດກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ເພື່ອປາບປາມການຮັກບັງຊັງບ່ຽງໃນດ້ານອາຍຸ Challenging Ageism ຂອງກອງປະຊຸມການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກັນໃນ ດ້ານນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດທີ່ COTA ກະທຳຂຶ້ນ ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນວັນພະຫັດທີ 13 ມິຖຸນາ 2019 ຄືໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເອງ

ການບົ່ງວາງການເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບ retirement ຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ຈະເປັນບ່ອນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ retirement ຈັກຊິເວົ້າແນວໃດໃຫ້ມັນຖືກຄັກໆ ເວົ້າໄດ້ວ່າເມື່ອເຖິງກະສຽນອາຍຸແກ່ແລ້ວ ຄື 60 ປີສຳລັບຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງ 65 ປີສຳລັ ບຜູ້ຊາຍ ແມ່ນລາອອກວຽກອອກການໄດ້ ຄືເຊົາເຮັດວຽກໄດ້ ຄືໄປບຳນານ ແຕ່ກໍເຊົາວຽກໄປບຳນານໄດ້ ເມື່ອເຈັບປ່ວຍ ຫຼືອາດຈະເຊົາເອົາຊື່ໆກໍມີ ຄົນເຮົາຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ຄົງເຊົາເຮັດວຽກເຮັດການ ຖ້າ ຫາກວ່າມີເງິນຄຳມາກມາຍ ສຳລັບທີ່ຈະບໍ່ເຮັດວຽກ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຂັ້ນລັດ ແລະ ຂັ້ນແຫ່ງຊາດ ມີກົດລະບຽບ ກົດເກນ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ປົກປ້ອງຄົນແກ່ອາຍຸ ຫຼືວ່າແກ່ຊະລາ ຄົນແກ່ຊະລາໃນໂລກນີ້ເປັນຈຳພວກຄົນທີ່ອ່ອນແອ